ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດ ສະບາ ຍດີຢູ່ເຈົ້າ ຕາມເຄີຍ ສະບາຍດີຢູ່ຕາມເຄີຍ ອາ ສຳລັບ EP ນີ້ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາຈະມາສຳພາດອາຈານ ສຸເນດ ໂພທິສານ ທີ່ເປັນນັກປະຫວັດສາດລາວຄົນທຳອິດ ທີ່ຈົບປະລິນຍ າເອກ ສາຂາປະຫວັດສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະກໍຍັງເປັນອາຈານລາວຄົນທຳອິດທີ່ວ່າໄປສອນໜັງສືຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແ ກ່ນ ປະເທດໄທ ແລະທ່ານຍັງເຮັດວຽກເປັນຜູ້ອຳນວຍການພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດລາວມາກ່ອນເນາະ ຕອນນີ້ເພິ່ນຢູ່ໃນສາຍກັບພວກເຮົາແລ້ວ ສະບາຍດີອາຈານສຸເນດ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຂອບໃ ຈຫຼາຍທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາ ເຈົ້າ ຄຳຖາມທີ່ວ່າຢາກຖາມນັກປະຫວັດສາດນີ້ກໍຄືວ່າ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງປະຫວັດສາດນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍວ່າ ເອີ ມັນເປັນເລື່ອງແຕ່ອະດີດທີ່ເກີ ດຂຶ້ນມາດົນແລ້ວ ອາດຈະວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າເບື່ອກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະນຳໃຊ້ບົດຮຽນປະຫວັດສາດມາ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາ ໃຫ້ມັນເກີດປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ ເອີ ຄຳຖາມນີ້ກໍ ຄວ າມຈິງປະຫວັດສາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໜ້າເບື່ອໃດ໋ ຖ້າພາສາອັງກິດກໍເອີ້ນວ່າ history make man wisdom ຄືປະຫວັດສາດມັນເຮັດໃຫ້ມະນຸດສະຫຼາດຂຶ້ນ ອື ອັນນີ້ ອັນນີ້ຕົວສຳຄັນເລີຍ ປະຫວັດສາດເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຄຳວ່າປະຫວັດສາ ດນີ້ບໍ່ແມ່ນອະດີດເດ້ ຄວາມໝາຍມັນຄືການ ໄຕ່ສວນ ຄົ້ນຄວ້າ ກວດສອບຫຼັກຖານ ຈຶ່ງຈະຊື່ວ່າເປັນປະຫວັດສາດ ບໍ່ແມ່ນແນວອື່ນ ເພາະສະນັ້ນ ປະຫວັດສາດມັນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສະຫຼາດຂຶ້ນ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວາງແຜນແ ຕ່ລະຄັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງ ມື້ວານເຮັດຫຍັງ ມື້ນີ້ເຮັດຫຍັງ ມື້ໜ້າເຮັດຫຍັງ ຄັນລະດັບປະເທດຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍຄືກັນ ຕ້ອງເບິ່ງ ອະດີດມາຫາປັດຈຸບັນ ແລ້ວກໍສິກ້າວໄປແບບໃດ ເພາະສະນັ້ນ ເວົ້າງ່າຍໆ ປະຫວັດສາດນີ້ມັນເຮັ ດໃຫ້ຄົນສະຫຼາດຂຶ້ນ ຄັນສິວ່າແທ້ໆກໍດີ ເຂົາເອີ້ນວ່າມະນຸດສະຍະວິທີເດ້ ຄືມັນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄິດກ່ອນວ່າສິເດີນໄປຂ້າງໜ້າ ມັນຕ້ອງອາໄສປະຫວັດສາດ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອື ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ແຕ່ເລີ່ມ ຕົ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ ວຽກງານຂອງອາຈານສຸເນດນີ້ ມີແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງປະຫວັດສາດນີ້ບໍເຈົ້າ ຫຼືວ່າໄດ້ຂຽນປຶ້ມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດນຳ ໂອ້ ຈິງໆນີ້ ຄັນສິເວົ້າເຖິງວຽກຫຼັກແທ້ໆ ກໍຄືວຽກປະຫວັດສາດ ແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນ ອາ ເຫຼັ້ມທຳອິດຂອງຊາດລາວເລີຍແຫຼະ ເພາະວ່າ ໃນການຂຽນປະຫວັດສາດປີ 2000 ຫັ້ນນະ ເອີ ໝາຍຄວາມວ່າປີນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຈົບມາຕັ້ງແຕ່ອົດສະຕຣາລີ 1996 ແລ້ວກໍ 97 ເຂົ້າມາຢູ່ກະ ຊວງ ທ່ານໂອສະກັນ ເພິ່ນບອກວ່າ ອາ ເຮົາຕັ້ງຫົວໜ້າກົມມາ 3 ຄົນ ເພິ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ແລ້ວສາມຄົນກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈົນມາຮອດໄປເອົານັກວິຊາການມາອີກກໍໄດ້ສອງປີແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຊາດເຮົາຈຳເປັ ນຕ້ອງມີປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ເພິ່ນວ່າ ເພາະສະນັ້ນເຈົ້າຈົບມານີ້ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໄປທາງອື່ນ ເພິ່ນວ່າຊັ້ນແຫຼະເດ້ ເພາະວ່າຂ້ອຍຈົບເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ພໍດີເປັນປີທີ່ເພິ່ນຈະເຕົ້າໂຮມເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ າດເດ້ ເອີ 10 ຫຼື 11 ຄະນະນີ້ແຫຼະ ຂ້ອຍກໍໄປລາຍງານກະຊວງສຶກສາຮຽບຮ້ອຍ ເພິ່ນກໍຊິໃຫ້ເຂົ້າໄປຫັ້ນ ອ້າຍສີຄຳຕາບອກວ່າ ໂອ້ ພໍດີເລີຍນີ້ ເຈົ້າມານີ້ໄປໃສບໍ່ໄດ້ແຫຼະ ຕ້ອງຮັບໃຊ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແ ຕ່ວ່າຕໍ່ມາໝູ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ວຽກໂຕຢູ່ພີ້ເລີຍເນເດີ ວ່າຊັ້ນນະ ພໍດີເຂົ້າມາ ທ່ານໂອສະກັນເພິ່ນກໍເລີຍບອກວ່າ ວຽກແຫ່ງຊາດນີ້ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ວ່າຊັ້ນເດ້ ກໍຈຶ່ງໄດ້ມາເຮັດວຽກຕົວນີ້ເປັນຫຼັກເລີຍນະ ອື ເຈົ້າ ໂອ້ ຕົ ວປະຫວັດສາດລາວສະບັບ ປີ 2000 ບໍ ຄືສອງ 2000 ພໍດີເລີຍ ເຈົ້າ 2000 ພໍດີ ເຈົ້າ ເຫັນຢູ່ ບໍ່ແມ່ນເປັນອັນນ່າ ໜ້າປົກສີແດງຫັ້ນບໍ ສີແດງແມ່ນແຫຼະບໍ ສີແດງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ເວົ້າໃຫ້ຟັງເນາະ ຕອນເຮັດວຽກຕົວນີ້ນີ້ ຄັນ ຊິເວົ້າແທ້ມັນກໍເປັນວຽກທີ່ສືບຕໍ່ມາຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ ອ່າ ມົງໂກລີເດ້ ຈົບມາແຕ່ປີ 1982 ພໍຈົບມາກໍຄືດົງໂດກເລີຍແຫຼະ ຢູ່ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວ່າບໍ່ທັນໄດ້ສອນຊ້ຳນະ ເຮົາກຽມສອນເທີມໜ້າ ກໍພໍດີທາງກະຊວງສຶກ ສາເພິ່ນ ອ່າ ຊິເຮັດປຶ້ມສາມເຫຼັ້ມເດ້ ຄືປະຫວັດສາດ ພູມີສາດ ແລະ ວັນນະຄະດີ ແລ້ວເພິ່ນກໍໄປຫາຂາດຄົນ ເຈົ້າ ດົງໂດກກໍເລີຍສົ່ງຂ້ອຍເຂົ້າມາພີ້ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ສອນ ຂ້ອຍອາດຈະເປັນຄົນສະລອກກອກເວົ້າເປັນ ຫຼື ຫຍັງກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ອື ກໍເລີຍມາເຮັດປະຫວັດສາດເຫຼັ້ມສາມ ອື ກັບ ກັບເຂົ້າມາເລື່ອງປະຫວັດສາດ ຄົນລາວນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍຖົກຖຽງກັນຢູ່ບໍ່ເລີກບໍ່ແລ້ວ ທັງຄົນລາວແດ່ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດແດ່ ເຂົາເຈົ້າກໍມັກຖົກຖ ຽງກັນວ່າ ແມ່ນແທ້ບໍ ອາຈານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າບັນພະບຸລຸດລາວນີ້ ເພິ່ນອົບພະຍົບມາຈາກພູເຂົາອັນໄຕນະ ເອີ ຄັນຊິເວົ້າຕົວນີ້ກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ເດ້ ເປັນບັນຫາທີ່ເຮົາເຮັດກັບ ເຈົ້າ ລຸງພູມີພຸ້ນນະ ລຸງພູມີນີ້ ເຈົ້າ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນແທ້ບໍ ແລ້ວກໍໃຫ້ເອົາປຶ້ມຂອງ ອ່າ ໄທນະ ພົງສາວະດານຊາດໄທ

ມັນເປັນຊົນເຜົ່າກີຕັງເດ້ ແລະ ມັນຊິຕີກັບຈີນ ມັນໄປລວມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນປີ ຄ. ສ 924 ມັນເລີ່ມ ແລ້ວມັນກໍສາມາດຜະໜວກດິນແດນຢູ່ທາງພູເຂົາອັນໄຕເບື້ອງຕາເວັນອອກ ໄດ້ຫຼາຍເມືອງເດ້ ອື ຈົນຮອດ ຄ. ສ 936 ມັນໄດ້ 16 ຫົວເມືອງ ແລ້ວມັນກໍເຂົ້າມາຕີຈີນອີກ ຫຼັງຈາກມັນຂະຫຍາຍດິນແດນໄດ້ ມັນໄດ້ປ່ຽນເປັນປະເທດໃໝ່ ມັນເອີ້ນວ່າ ອີກລ້ຽວ ເຊິ່ງແປວ່າລາວໃຫຍ່ ຂ້ອຍກໍດີໃຈວ່າມັນຊິແມ່ນອ້າຍລາວເຮົາ ແຕ່ວ່າສຸ ດທ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນເລີຍໃດ໋ ຫຼັງຈາກມັນເປັນຕົວນັ້ນ ຈິງກິດສະຂ່ານມາທຳລາຍເຂົາ ທຳລາຍເຂົາປຸບ ເຜົ່ານີ້ແທນທີ່ມັນຊິລົງມາຄືເຮົາຂຶ້ນ ລົງມາທາງໃຕ້ ບໍ່ແມ່ນ ມັນຂຶ້ນມາທາງແມນຈູພຸ້ນ ແລ້ວຫາຍໄປທາງເກົ າຫຼີເໜືອ ເລີຍບໍ່ກ່ຽວກັບລາວເລີຍ ອັນນີ້ປະເດັນໜຶ່ງ ເພາະສະນັ້ນອ້າຍ ອັນນັ້ນ ພູເຂົາອັນໄຕນີ້ເປັນຂອງລາວນີ້ບໍ່ແມ່ນແນ່ນອນເລີຍ ອັນນີ້ອັນນີ້ອັນໜຶ່ງເນາະ ອັນນີ້ອັນນີ້ຍົກໃຫ້ຟັງເນາະ ອັນທີ 2 ກໍຄື ອັນນ່າ ຕຳລາ ເຮົາເອງ ນິທານຂຸນບູລົມ ເຈົ້າ ຄືຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ ໄປຮຽນຢູ່ ອັນນ່າ ອອສເຕຣເລຍນີ້ ຄືໄປວິໄຈເລື່ອງນິທານຂຸນບູລົມ ຊຶ່ງເປັນເອກະສານປະຫວັດສາດຕົ້ນຕໍທີ່ສຸດຂອງຊາດລາວເຮົາ ຂ້ອຍໃຊ້ທັງໝົດທີ່ເປັ ນເອກະສານ ຊັ້ນຕົ້ນໄດ້ 39 ສະບັບ ເພາະສະນັ້ນໃນ 39 ສະບັບທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານີ້ ບໍ່ເຄີຍໄປກ່າວເຖິງພູເຂົາອັນໄຕ ອ້າຍລາວ ນ່ານເຈົ້າ ບໍ່ມີຈັກຄຳເລີຍ ບາດນີ້ ຕອນນັ້ນນັ້ນ ເວລາພວກເຮັດປະຫວັດສາດນີ້ ຜູ້ທີ່ມາເປັ ນທີ່ປຶກສາພວກຂະເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແມ່ນມະຫາສີລາ ວີລະວົງ ຊຶ່ງມັນນັ່ງດ້ວຍກັນເລີຍໃດ໋ ອື ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍໄປຫາເຮືອນລາວ ແລ້ວຂ້ອຍກໍຖາມເລື່ອງນີ້ ເປັນຫຍັງ ອັນ ທ່ານມະຫາສີລາຈຶ່ງເອົາອັນໄຕ ນ່ານເຈົ້າ ມາໃສ່ໃນພົງສາວະດານມະຫາສີລາ ເອີ ເລົາກໍຕອບວ່າມັນບໍ່ມີໃນໃນຂຸນບູລົມ ແຕ່ວ່າມັນມີໃນຂອງໄທເຂົາ ມັນມີໃນພົງສາວະດານຊາດໄທເຂົາ ເຮົາກໍເລີຍເອົາມາຜະໜວກກັນ ເປັນພີລໍໂກະລໍຝົງຝົງຕາອີ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ມີ ຂ້ອຍຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນີ້ອັນທີສອງ ອັນທີສາມແມ່ນຫຍັງ ອັນທີສາມນີ້ແມ່ນຕອນຂ້ອຍຢູ່ກັບທ່ານ ສີຊະນະ ສີສານ ຕອນກຳລັງເຮັດປະຫວັດສາດ ອ່າ ເຫຼັ້ມທີສາມນີ້ແຫຼະ ຫຼືພາກຕົ້ນໆນີ້ ແຫຼະ ເອີ ພໍດີຝ່າຍ ອັນນ່າ ຕອນນັ້ນເຮົາກໍບໍ່ຖືກກັບຈີນ ຫຼືບໍ່ຖືກກັນປານໃດດອກ ໃນປີ 1988-89 ນີ້ແຫຼະ ມັນມີຄະນະໜຶ່ງຂອງ ອັນນ່າ

ເອີ ເປັນຈັ່ງ ໄປນອນຢູ່ກັບໂຕຕີນພູອັນໄຕນ່ະ ຕອນໄປຮຽນມົງໂກລີຫັ້ນນ່ະ ເດືອນໜຶ່ງພຸ້ນໃດ໋ ຮຽນຢູ່ຫັ້ນ ຫຼຽວເຫັນເທິງພູເຂົາ ຂະໜາດວ່າປະເທດມົງໂກນນີ້ 12 ເດືອນເນາະ ມີແຕ່ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນບໍ່ມີຫິມະ ຕອນ ຂ້ອຍໄປນີ້ຮ້ອນສຸດ ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ ຫິມະຍັງໄຫຼຢູ່ ມັນກໍວ່າຮ້ອນສຸດ ແຕ່ຫິມະຍັງປົກຄຸມພູເຂົາອັນໄຕຢູ່ ເພາະສະນັ້ນແນ່ນອນ 100% ບໍ່ມີຄົນຢູ່ແນ່ນອນ ຂ້ອຍຢາກເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ເມືອງຫຼວງທີ່ໜາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄືມົງໂກເລຍ ຄືອູລັນບາຕໍ

ປະຫວັດສາດຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ບັດນີ້ຂ້ອຍໄປສອນຢູ່ເມືອງໄທ ກໍອາໄສປະຫວັດສາດຕົວນີ້ໄປສອນທີ່ມະຫາສາລະຄາມ ເຮົາກໍໄປພິມເປັນພາສາໄທໃໝ່ເດ້ ພິມສອງເທື່ອຂາຍໝົດເລີຍ ບໍ່ເປັນທຳມະດາ ມາຂອນແກ່ນ ຂ້ອຍກໍຂຽນເພີ່ມຂຶ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ຄືໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄປຢູ່ກັບໄທ 20 ປີນີ້ ເຮົາໄປຮຽນກັບເຂົາໃດ໋ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍເດ້ ໄປເຈີແຕ່ຄູບາອາຈານໃຫຍ່ໆ ໂດຍສະເພາະຄົນທາງພາກອີສານ ເຂົາກໍເກັ່ງເລື່ອງ ປະຫວັດສາດ ເກັ່ງເລື່ອງຄວາມເປັນອີສານ ເຮົາກໍໄດ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ຫຼາຍຂະໜາດ ເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍກໍໄດ້ຢິບເອົາພວກນັ້ນແລ້ວມາເພີ່ມເຂົ້າເພີ່ມເຂົ້າ ບັດຊະນີ້ມັນໜາເກືອບສອງສາມທົບ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ແລ້ວຂ້ ອຍກໍຄຶດວ່າກ່ອນຂ້ອຍຊິຈາກໂລກໄປ ຂ້ອຍຊິ

ຄັນຈັດພິມລະບອກເດີ້ ຂໍອະນຸຍາດ ຈັດພິມລະບອກແດ່ເດີ້ ຊິຊິຊິສັ່ງຈອງນຳ ແລ້ວກໍອີກຄຳຖາມໜຶ່ງ ທີ່ວ່າ ມັນກໍຍັງ ຫຼາຍຄົນກໍຕີຄວາມໝາຍຕ່າງໆນານາ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ຮູບປັ້ນເຈົ້າອະນຸວົງ ທີ່ວ່າເພິ່ນຊີ້ມືໄປທາງແມ່ ນ້ຳຂອງຫັ້ນນະ ຫຼາຍຄົນກໍຕີຄວາມໝາຍໄປຕ່າງໆນານາ ຈົນເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ ແຕ່ໃນຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງມັນເປັນຄືແນວໃດອາຈານ ຕອນນັ້ນເປັນຄຳສັ່ງຂອງສູນກາງ ໃຫ້ເຮັດອະນຸສາວະລີນີ້ເປັນກະສັດສີ່ ສີ່ອົງ ແລ້ວກໍຜູ້ນຳທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແປດຄົນ ອື ເຈົ້າ ໃຫ້ເຮັດ ເພາະສະນັ້ນ ອ່າ ຂ້ອຍເຮັດທັງໝົດສາມອັນກໍຢູ່ໃນເຫຼັ້ມນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ຈະເວົ້າສະເພາະເຈົ້າອະນຸນີ້ເນາະ ຕອນເຮົາເຮັດຕອນນັ້ນນະ ເຮົາໄດ້ຕັ້ງ ແຕ່ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມກ່ອນ ໄຊເສດຖາ ສຸລິຍະວົງ ບໍ່ທັນໄດ້ເລີຍ ເຈົ້າອະນຸກໍ ເຈົ້າ ເອີ ມັນມີເຫດການຕົວໜຶ່ງ ເວລາເຮັດນີ້ ຄົນພັດມາວ່າເຮັດຟ້າງຸ່ມແລ້ວຕ້ອງອະນຸໂລດວ່າຊັ້ນນະ

ເອີ ເພາະວ່າເຈົ້າອະນຸຕີຊະນະກັບສະຫຍາມແມ່ນຢູ່ຫັ້ນ ບັ້ນຮົບອື່ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊະນະເລີຍເດ້ ກໍໄດ້ຢູ່ຫັ້ນ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາວາງແຜນນີ້ໄດ້ສາມແບບ ແບບໜຶ່ງຂີ່ຊ້າງ ອື ຂີ່ຊ້າງຊົງເສິກຄັກແນ່ເລີຍ ປະ ປະເ ພດທີສອງຂີ່ມ້າ ເພາະວ່າເພິ່ນເພິ່ນໄປທາງໂຄລາດໄປໄກ ເພິ່ນກໍວຽນອ້ອມເດ້ ອື ແລະ ອັນດັບທີສາມ ຈຶ່ງວ່າຢືນປະທັບບົນແທ່ນ ອື ເຮັດແບບນີ້ແຫຼະ ບັດນີ້ສ່ວນໃບໜ້າເນາະ ພວກເຮົາກໍມີຫຼັກຖານ ມີວິທີການແຫຼ ະ ເອີ ໄປເຊີນເບິ່ງເດີ້ ອັນມີ ມີອັນເຊື້ອ ເຊື້ອເຈົ້າອະນຸຢູ່ອັນນ່າ ຢູ່ໄທ ລູກຂອງສຸດທິສານເລີຍ ພໍ່ເຂົາບໍ່ຈື່ ເປັນຜູ້ຍິງ ມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍເບິ່ງເດ້ ແລ້ວບັດນີ້ພວກຂ້ອຍໄປເຊີນມາຕັ້ງແຕ່ອັນນ່າ ເຊໂປນອີກ ເປັນລູກຫ ຍັງ ຂ້ອຍຈື່ແຕ່ຮູບ ແຕ່ຂ້ອຍກໍບໍ່ຈື່ຊື່ເດີ້ ເຈົ້າ ແລ້ວກໍຍັງມີຢູ່ທັງອັນນ່າ

ອືມ ໃຫ້ໄປຢືນຢູ່ຕີບນ້ຳຫັ້ນ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງຄວາມຈິງເນາະ ອ່າ ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງກໍຄັນໄດ້ຕິດຕາມຕອນເພິ່ນເປີດພິທີຫັ້ນກໍຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ ບັດນີ້ຄັນຢາກໃຫ້ຊັດເຈນຕື່ມນີ້ ຕ້ອງໄປອ່ານໃນງານວິທະຍານິພົນຂອງອາ ຈານໄມສິງ ຈັນບຸດດີ ພໍຈະວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເພາະວ່າຜູ້ນີ້ເຂົາຊິເຮັດເລື່ອງອະນຸສະລີໂດຍສະເພາະເລີຍນະ ວ່າໃຫ້ຫັນໜ້າສູ່ນີ້ຊິເອົາຄວາມໝາຍໃດ ເວລາຂຶ້ນກ່າວ ທ່ານບົວເງິນ ຫຼື ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊິກ່າວແ ບບໃດ ມັນຊິຊັດເຈນເໝິດເດ້ ຄືວ່າງ່າຍໆເນາະ ອ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາເລີຍແມ່ນຢາກຈະເຮັດໃຫ້ ໃນປະຫວັດສາດລາວເຮົາແທ້ໆນີ້ ເຮົາຂັດກັບໄທກໍມີແຕ່ເລື່ອງເຈົ້າອະນຸນີ້ແຫຼະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນມີແຕ່ເ ລື່ອງນີ້ ຄືມັນຄົນລະມຸມມອງເດ້ ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດຊິເຮັດໃຫ້ລາວກັບໄທນີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ຜິດກັນ ຢາກຈະວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເວົ້າແທ້ໆເນາະ ຄັນຈະໄປອ່ານເບິ່ງອັນນ່າ ຂອງໄທເຂົາຂຽນ ເວລາເຂົາມາຕິ ດຕາມດິ ຂອງກຳພົນ ຈຳປາພັນ ເຂົາຂຽນໃນປີ 2553 ເຂົາບອກວ່າອະນຸສະວະລີນີ້ຕັ້ງຢູ່ຮິມຝັ່ງຂອງ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຫັນພະພັກສະຫງ່າງາມ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຍື່ນພະຫັດເໝືອນຈະຈັບມືກັບຝັ່ງໄທ ພ້ອມກັບການ ອ່ າ ເປີດບໍລົມອະນຸສາວະລີນີ້ ກໍມີເລື່ອງເລົ່າທີ່ເປັນເລື່ອງເຄິ່ງສັດຈະນິຍົມມະຫັດສະຈັນວ່າ ເຈົ້າອະນຸວົງ ພະອົງຊົງໃຫ້ອະໄພກັບພວກສະຫຍາມທີ່ເຄີຍກະທຳຢ່ຳຍີພະອົງ ຊຶ່ງສະທ້ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນກ ານສະແຫວງຫາ ຄວາມຮ່ວມມືລາວກັບໄທ ອື ແລ້ວບັດນີ້ປະຫວັດສາດເນາະ ມັກມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຕົວຢ່າງຄືວ່າປະຫວັດສາດທີ່ຂຽນກ່ຽວກັບປະເທດກົງກັນຂ້າມ ຝ່າຍໃດທີ່ຂຽນກໍມັກເຂົ້າຂ້ າງຕົວເອງ ຕົວນີ້ອາຈານເຫັນວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ໂອ ອັນນີ້ນີ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ລະວັງອີ່ຫຼີເດ້ ບໍ່ວ່າຝ່າຍ ຝ່າຍເຮົາຫຼືຝ່າຍເຂົາ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຂ້ອຍຄິດເດີ ເພາະວ່າ ອ່າ ປະຫວັດສາດບາງອັນນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ຂຽນຕາມຄວາມເ ປັນຈິງ ບາງຄົນກໍຂຽນ ບາງເທື່ອຊາດນິຍົມຈັດ ບາງເທື່ອເຂົາວ່າຄັ່ງຊາດບໍ ອີ່ຫຍັງຫຼາຍຢ່າງ ມັນມີຫຼາຍແບບເດ ນັກ ນັກປະຫວັດສາດ ເພາະສະນັ້ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ສັດຈັງເວອະ ມະຕາວາຈາ ຄວາມຈິງມັນກໍເປັນຄວາມຈິງຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າຊິ ປົກປິດບິດເບືອນຈັ່ງໃດກໍບໍ່ໄດ້ ເອີ ມັນຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະສະນັ້ນເຮົາກໍຕ້ອງ ອ່າ ພະຍາຍາມຫຼີກ ບໍ່ໄປໂຕ້ຖຽງເຂົາ ຂ້ອຍຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ແ ຕ່ວ່າກໍມີຄົນໄທຫຼາຍຄົນບໍ່ໜ້ອຍນະ ເຂົາກໍ ເອີ ການກະທຳບາງຢ່າງຂອງໄທທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ ເຂົາກໍເວົ້າກົງໆ ເຊັ່ນ ຂ້ອຍເຄີຍພົບກັບ ອ່າ ສັດທິບ ນາດສຸພາ ຈັ່ງຊີ້ ໄປນອນຢູ່ເຮືອນເພິ່ນເດ ລາວມາເວົ້າເລື່ອງນີ້ ລາ ວກໍບໍ່ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະໃຫ້ໄທມາ ອ່າ ທຳຮຸນແຮງກັບລາວ ເຜົາເມືອງອີ່ຫຍັງທຳນອງນີ້ ຫຼືວ່າທ່ານ ສ. ສິວະລັກ ທຳນອງນີ້ ທີ່ເຄີຍ ຂ້ອຍເຄີຍພົບເຄີຍອີ່ຫຍັງ ເພິ່ນກໍບໍ່ແມ່ນໄດ້ເຫັນດີທັງໝົດ ອັນນີ້ຂ້ອຍວ່າຄົນໄທເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ເຫັນດີ ຄືຄວາມຈິງຄືຄວາມຈິງ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະສະນັ້ນເລື່ອງຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເວລາເຮົາເຫັນ ເຮົາກໍຕ້ອງພະຍາຍາມທຳໃຈນັ້ນແຫຼະເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ມັນໄປຜິດໄປຖຽງກັນຫຼາຍ ກໍຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເບິ່ງເດ ບາງຄົນເຂົາກໍຖິ້ມບໍ່ໄດ້ເດ ມັນເໝືອນກັບບົວສີ່ເຫຼົ່ານີ້ ແຫຼະ ພວກບົວທີ່ມັນຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ ມັນກໍບໍ່ຍອມໃຜຢູ່ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຂ້ອຍເຫັນ ເອີ ຢາກ ຢາກວ່າສັ້ນໆ ຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອືມ ອັນ ອັນນີ້ບໍ່ສະເພາະແຕ່ລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານດອກອາຈານ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າໃນອີກມຸມໜຶ່ງກໍ ຄືວ່າ ເວລາເຮົາອ່ານປະຫວັດສາດກໍຄືວ່າ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນພະເອກ ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮ້າຍຫັ້ນນະ ມັນເປັນທຳນອງນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດອາຈານ ໂອ້ ຄັນຊິເວົ້າແຫຼະ ຂ້ອຍເຄີຍອ່ານເນາະ ເອົາ ສົມມຸດວ່ າ ຫຼວງວິຈິດວາທະການລາວຂຽນ ເອີ ເຈົ້າເຄີຍອ່ານບໍ ຫວານໃຈເຈົ້າອະນຸ ເອີ ຂຽນດ່າເຈົ້າອະນຸໂດຍສະເພາະ ເປັນນິຍາຍໄດ້ໃສ່ເຂົ້າໄປ ຊຶ່ງເຮົາເຄີຍອ່ານໃນຕຳລາ ມັນບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແຕ່ລາວກໍຂຽນ ອີກ ໂຕໜຶ່ງ ຫຼວງວິຈິດຂຽນດອກຟ້າຈຳປາສັກ ເອີ ກໍຫາວ່າເຈົ້າອະນຸຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ບັດນີ້ກໍ ໂອ້ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເດ ອັນພວກ ພວກນີ້ຂຽນ ຄື ຄືແຕ່ງເປັນນິຍາຍ ທັງໆທີ່ປະຫວັດສາດບໍ່ແມ່ນນິຍາຍເດ ເອີ ເພາະສະນັ້ນ ອັນເລື່ ອງຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນກໍໃກ້ຄືກັບເຮົາ ເລື່ອງເຮົາວ່າລາວກັບໄທ ເລື່ອງເຈົ້າອະນຸນີ້ແຫຼະ ເຮົາກໍມອງວ່າເຮົາກູ້ຊາດ ອືມ ບໍ່ແມ່ນກະບົດ ແຕ່ເຂົາວ່າກະບົດ ອັນທຳນອງນີ້ນະ ມັນຄື ຄືມັນເປັນຄົນລະມຸມມອງ ເຮົາກໍຕ້ອງພ ະຍາຍາມຫຼີກ ກໍຢາກວ່າຈັ່ງຊີ້ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຫວັດສາດທີ່ຈະໃຫ້ມັນ ມັນມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືນີ້ ມັນປະກອບ ມັນມີອົງປະກອບຫຍັງແດ່ອາຈານ ໂອ້ ອ່າ ແນ່ນອນແລ້ວ ມັນມີ ຫຼັກ ມີຫຼັກການ ມັນມີຫຼັກການ ມີອຸດົມການ ມີວິທີການຂອງທາງປະຫວັດສາດໂດຍສະເພາະ ອ່າ ຊິເຮັດໃຫ້ມັນໜ້າເຊື່ອຖືນີ້ ເອີ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ອ່າ ຫຼັກການສາມ ອຸດົມການສີ່ ວິທີການຫົກ ຄື ຄື ຄືໄດ້ຍິນບໍ ໃນ ໃນ ເພິ່ນເຄີ ຍເວົ້າຢູ່ຫັ້ນນະ ຊິ ຊິຈະເຫັນຫັ້ນນະ ສົມມຸດ ສົມມຸດຫຼັກການທາງດ້ານປະຫວັດສາດນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ອ່າ ຫຼັກການສາມ ເຊັ່ນຫຍັງ Historical Method ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການທາງປະຫວັດສາດ ເອີ ມັນ ມັນເປັນການຫາຄວາມຈິງ ເອີ ຫາຕົວທີ່ເປັນວິລະບຸລຸດ ຫາຕົວແບບ ຫຼື ຫາບົດຮຽນ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອືມ ເອີ້ນວ່າ Historical Method ບັດນີ້ທີ 2 ເປັນ Creativity Based Learning ຄືການສອນໃຫ້ມີການສ້າງສັນ ປະຫວັດສາດນີ້ຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີການສ້າງສັນ ອືມ ແລ້ວຕົວທີ 3 ແມ່ນ Grow Mindset ຄື ສອນໃຫ້ມີການພັດທະນາຈິດໃຈ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ພໍສອນເອົາ ເອົາບົດຮຽນມາເດ້ ອືມ ບັດນີ້ສ່ວນທີ່ເປັນອຸດົມການຂອງທາງປະຫວັດສາດກໍເອີ້ນວ່າ ໃຫ້ມັນເກີດ ສອນໃຫ້ ສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຕົວເອງ ປະຫວັດສ າດຂອງຕົວເອງຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ ໃຫ້ເບິ່ງ ເອີ ວ່າມັນຄືຫຍັງ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຕົວເອງ ອັນທີ 2 ຕ້ອງເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ຄວາມຮູ້ ຄວາມຄິດ ຫຍັງຕ່າງໆຂອງຊາດຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຄັນບໍ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ໄດ້ ແ ລະ ອັນທີ 3 ປະຫວັດສາດສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງ ເຂົາຈະວ່າຈັ່ງໃດ ເອີ ມັນເກີດຈັ່ງຊີ້ ມັນຊິເປັນຈັ່ງຊີ້ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມລະວັງ ຄືມີສະຕິນັ້ນແຫຼະ ແລະ ຕົວທີ 4 ກໍຄື

ປະທັບໃຈຕົວນີ້ລະອາຈານ ຮັກ ຮັກກໍໄດ້ຍິນເດ້ ອືມ ມັນເປັນ ມັນເປັນທິດສະດີ ຄືວ່າຢຸດຊະງັກເນາະ ທິດສະດີໜຶ່ງມັນມີຢູ່ແລ້ວ ຂ້ອຍເຄີຍສອນທິດສະດີນີ້ເດ້ ຄົນເຮົາເວລາເຮົາເຫັນອັນຫຍັງປຶບ ຕ້ອງຢຸດຈຶ້ງ ແລ້ວ ຢຸດຊະງັກ ຢຸດຄິດ ເອີ ມັນຄືຫຍັງ ແລ້ວເຮົາຊິໄປແບບໃດ ປະຫວັດສາດມັນຊິສອນແບບນີ້ແຫຼະ ບັດນີ້ຄັນເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຈໃນປະຫວັດສາດ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຊິເດີນແບບໃດ ອື ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ

ເຮົາກໍຕ້ອງໄປແບບນີ້ຄືເຂົາ ລັກສະນະຄັ່ງຊາດ ຫຼືວ່າເຄັ່ງຊາດ ຫຼືຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ນະ ເປັນ ເປັນບັນຫາຢ່າງ ຢ່າງໜັກໄດ້ ເລື່ອງ ເລື່ອງຕົວນີ້ນະ ເພາະສະນັ້ນ ເວລາເຮົາໄປພົບ ໄປເຫັນ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຄິດ ຂ້ອຍ ຈະເວົ້າໃຫ້ເຈົ້າຟັງອີກຕົວໜຶ່ງ ກໍຄື ຕອນທີ່ຂ້ອຍຢູ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວໃນປີ 2000 ເພິ່ນຕັ້ງອົງການຕົວໜຶ່ງຂຶ້ນຂອງ SEAMEO SPAFA ເຂົາເອີ້ນວ່າ CHAT C H A T Center of History and Tradition

ຕົວໃດ ຕົວອັນ ອັນ ໃນການ ໃນການຂຽນປະຫວັດສາດ ເຈົ້າ ອັນ ເອກະສານທີ່ວ່ານຳມາອ້າງອີງເພື່ອຂຽນເປັນປະຫວັດສາດນະ ເຈົ້າ ແບບວ່າອີງໃສ່ສະບັບໃດ ຫຼືວ່າ ອັນ ໃນຍຸກສະໄໝໃດ ແບບຊີ້ຫັ້ນນະເນາະ ເ ອີ ມັນ ຄັນປະຫວັດສາດທີ່ ທີ່ ກໍທີ່ ອັນ ຂຽນອອກມາ ມັນກໍມີຫຼາຍຍຸກເດ້ ເອກະສານກໍເກືອບຈະຄົບໝົດແຫຼະ ທັງຂອງຕ່າງປະເທດ ຂອງລາວ ຂອງຝຣັ່ງ ຂອງໄທ ເຮົາຄົ້ນໝົດ ເອົາມາປະກອບ ແລະ ແລ້ວແຕ່ຍຸກມັນ ອື ເ ອົາມາໃສ່ ເຈົ້າ ແຕ່ສຳຄັນນີ້ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກ ຄືເວົ້າມື້ກີ້ແຫຼະ ເອກະສານທີ່ເປັນປະຖົມພູມບໍ ທຸຕິຍະພູມບໍ ເອກະສານຫຼັກ ເອກະສານຮອງ ໃດຄວນເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍ່ຄວນເຊື່ອຖືໄດ້ ມັນຕ້ອງຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກແ ບບນັ້ນ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະໄປເຊື່ອໝົດທຸກຢ່າງ ອື ຕ້ອງພິສູດແບບນັ້ນ ເຈົ້າ ຄຳຖາມນີ້ສຳລັບອາຈານນະ ຄິດວ່າແນວໃດຈຶ່ງຄ່ອຍມາຫັນວ່າມາຮຽນປະຫວັດສາດ ແລ້ວມາເຮັດວຽກດ້ານປະຫວັດສາດ ທັງ ໆທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າມັນ ອັນ ອັນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ເປັນເງິນເປັນຄຳ ເວົ້າ ເວົ້າບ່ອນມັນໝົດຊະເນາະ ມັນອາດຈະໜ້ອຍກ່ອນຂະແໜງການອື່ນຫັ້ນນະ ກໍມີແຕ່ຢູ່ກັບເຈ້ຍກັບສໍທຳນັ້ນຊິໄປ ແມ່ນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ວ່າຈັ່ງໃດ ໃຜກໍບໍ່ຢ າກຮຽນເດ້ນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວຢູ່ດົງໂດກ

ສຶກປຶບກໍສຳມະນາກັບນັກສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ 8 ປະເທດ ຫຼັງຈາກຫັ້ນເພິ່ນກໍຊັບຊ້ອນຂ້ອຍວ່າສິໄປສອນດົງໂດກ ກັບສອນອັນນ່າອົງຕື້ ກັບສອນອ່ານ້ຳງື່ມ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍຂ້ອຍຈົບແຕ່ປີໜຶ່ງໃນຄະລຸສາດ ເພິ່ ນກໍເລີຍໃຫ້ໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໄປສູນຮ່ອງຄ້າ ໄປຢູ່ຫັ້ນປີໜຶ່ງເດ້ ແຕ່ໄປສູນຮ່ອງຄ້ານີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນໃຫ້ຂຽນໃບສະໝັກ ຢາກໄປຮຽນຫຍັງ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຮຽນປະຫວັດສາດເດ້ ສະໝັກໄປຮຽນບັນນ າລັກ

ກໍຊີ້ໃສ່ສຸເນດກະບົດ ເຂົາກໍວ່າໃນໝູ່ໃນຫ້ອງເດ້ ອັນນີ້ເປັນພັກນຳກັນເລີຍ ເອີ ມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຂືນໃຈຕະຫຼອດເລີຍ ຫາເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ມາໂຕ້ ບາດນີ້ຂ້ອຍໄປໄດ້ເອກະສານມະຫາສີລາເດ້ ເຫຼັ້ມທີ່ຕົ ວໜັງສືນ້ອຍໆດອກ ເຫຼັ້ມບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ລາວພິມຄັ້ງແລກນະ ກໍອ່ານແຕ່ເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ອ່ານຂອງມະຫາສີລາ ອ່ານເພື່ອໂຕ້ກັບໝູ່

ແມ່ນການຮຽນປະຫວັດສາດໄດ້ດີ ອໍ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ອ່ານແນມເດ້ ຂ້ອຍຍັງມີຕົ້ນສະບັບເກັບມາໝົດອີກ ວ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດລາວ ບາງຄົນມານຳໂລດເດ້ ເອີ ເອກະສານບາງອັນນີ້ ຍັງມີຢູ່ບໍປັດຈຸບັນ ຍັງມີ ຢູ່ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງເຕັມໃນຫ້ອງຂ້ອຍນີ້ນະ ບາງອັນນີ້ອ້າຍເຜີຍພັນກັບມະຍຸຣີ ເພິ່ນບໍ່ມີເດ້ ບາງອັນນີ້ເພິ່ນມາຫາຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍເອົາໃຫ້ເພິ່ນສອງສອງສະບັບ ຄືເພິ່ນກໍບໍ່ເຄີຍພົບເດ້ ເພິ່ນກໍສົນໃຈເດ້ ເຈົ້າ ອືມ ເຈົ້າ ເ ຈົ້າ

ເອີ ເພາະວ່າ ຄັນສິຮອດໃນສະໄໝລ້ານຊ້າງ ມັນກໍມີພຸ້ນແຫຼະ ພວກຈະເຂົາຂຽນ ພະມະຫາເທບຫຼວງ ມຸງຄຸນສິດທິບໍ ຫຼືຊຸມຜູ້ປັນຍາສະໄໝຂຽນອຸລັງຄະທາດ ທີ່ພວກເພິ່ນແຕ່ງນັ້ນນະ ຫຼືພະອະລິຍະວັງໂສທີ່ເພິ່ນຂ ຽນເລື່ອງພື້ນພະບາງ ປະຫວັດພະແກ້ວ ຫຍັງພວກນີ້ນະ ເອີ ລວມມາທັງລຸງພູມີຂຽນປະຫວັດສາດເມືອງພວນບໍ ແຕ່ຜູ້ທີ່ສຳຄັນອ່າຮອງຈາກມະຫາສີລາ ຫຼືອາດຈະເໜືອມະຫາສີລາກໍໄດ້ ຄືມະຫາຄຳ ຈຳປາແກ້ວ ມະນີ ອືມ ລາວຂຽນໄດ້ 9 ເຫຼັ້ມ ເວົ້າທີ່ແທ້ຄົນລາວເຮົາກໍມີ ມີປະມານນີ້ແຫຼະ ແຕ່ຄູ່ມື້ນີ້ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ບໍ່ທັນເຫັນໃຜ ບາດນີ້ອັນດັບທີສອງກໍແມ່ນພວກຄົນໄທເຂົາຂຽນປະຫວັດສາດລາວ ເຊັ່ນ ມານິດ ຊຸມສາຍ ບໍ ສຸວິດ ທີລະສາສະວັດ ຊຶ່ງສອນຢູ່ນຳກັນກັບຂ້ອຍຢູ່ຂອນແກ່ນ ຫຼືອາຈານຈາລຸວັນນີ້ກໍເປັນຫົວໜ້າຂ້ອຍມາແຕ່ເກົ່າ

ເອີ ຄວາມເປັນຈິງ ຕ້ອງເປັນສັດຈະທຳເທົ່ານັ້ນ ຄືຂ້ອຍຂຽນປະຫວັດສາດທີ່ຈະອອກໃໝ່ນີ້ນະ ຄືມັນສິມີເລື່ອງທັງໝົດຮ້ອຍບົດພໍດີເລີຍເດ້ ເລີຍພໍດີເລີຍ ຄືມັນສິເວົ້າເຖິງພາກເກົ່າ ພາກກາງ ພາກໃໝ່ ແລ້ວກໍພາ ກໃໝ່ສຸດ ໃໝ່ສຸດນີ້ໝາຍເຖິງພາກປັດຈຸບັນ ທີ່ເປັນແຜນການຫ້າປີ ເທື່ອທີໜຶ່ງເຖິງເທື່ອທີ 8 ເທື່ອທີ 9 ອື ແລ້ວກໍສິເປັນພາກຕໍ່ໄປ ບໍ່ແມ່ນພາກອະນາຄົດ ແຕ່ພາກວິໄສທັດ ຄືໝາຍຄວາມວ່າ ວິທີການເດີນທາງ ອຸດົມກາ ນ ວິທີການ ແລະກໍຫຼັກການ ມັນຕ້ອງເບິ່ງຈັ່ງຊີ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຈົ້າ ມັນມີປະໂຫຍດ ຢາກຈະວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈອາຈານສຸເນດຫຼາຍໆ ທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອ ງພວກເຮົາ ໂອກາດໜ້າອາດຈະໄດ້ມາລົມກັນຕື່ມ ຄັນຖ້າວ່າມີປະເດັນດີໆ ມີເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍສິເຊີນອາຈານມາຮ່ວມລາຍການອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈອາຈານ ອືມ ເອົາ ຂອບໃຈ ເຈົ້າ ຂອບໃ ຈ ຂອບໃຈຫຼາຍຈານ ເປັນຈັ່ງໃດຄຸນແກ້ວ ຟັງການສຳພາດອາຈານສຸເນດໄປກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດລາວແລ້ວເມື່ອກີ້ ປ່ຽນ ປ່ຽນມຸມຄິດ ປ່ຽນແນວຄິດຂອງເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເອີ ປະຫວັດສາດມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເກີ ດຂຶ້ນໃນອະດີດແລ້ວ ຊິໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ ຄືມັນໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເຖິງ ເຖິງຈະເປັນອະດີດ ແຕ່ກະ ເອີ ເປັນຄວາມຈິງເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ຄົນສະຫຼາດຂຶ້ນ ຄືອາຈານສຸເນດເພິ່ນວ່າ ອື ມ ແລ້ວກະເຮົາມັນໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຫັ້ນນະ ອືມ ກະໜ້າສົນໃຈໃນເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າ ຢ່າພາດເນາະ ຟັງແລ້ວກະຢ່າລືມກົດໄລ້ກົດແຊບອກຕໍ່ກັນໄປວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ້ວກະ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລ້ວກະໃຫ້ທ່ານ ກົດໄລ້ກົດແຊໄປນຳເດີ້ ຫຼັງຈາກຮັບຟັງຮັບຊົມແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ